ມັນອາດຍາກສຳລັບບັນດານັກຮຽນເຫຼົ່ານີ້ທີ່ຈະວາດມະໂນພາບ ແຕ່ແມ່ຍິງຄົນໜຶ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າຮູ້ຊື່ ນາງ ຊິງ ເຕີບໃຫຍ່ຢູ່ໃນຄຸ້ມທີ່ມີພວກອັນຕະພານ ແລະໂຮງຮຽນບໍ່ດີ The environment felt like a prison. There were bars over every single window.
ນາງ ຊຽວຮົວ Michelle Ching ນັກວິສາຫະກິດອາເມລິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ກ່າວວ່າ ສິ່ງແວດລ້ອມຮູ້ສຶກວ່າຄືກັນກັບຢູ່ຄຸກ ມີດິ້ວເຫຼັກຢູ່ທຸກໆປ່ອງຢ້ຽມ ພວກນາຍຄູມັກຈະບໍ່ມາປາກົດໂຕຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນ ເຊິ່ງນາງເປັນລູກສາວ ດຽວຂອງ 3 ເອື້ອຍນ້ອງ ເກີດຢູ່ໃນສະຫະລັດ ຊີວິດການເປັນຢູ່ໃນອາເມລິກາບໍ່ໄດ້ເປັນໄປຢ່າງງ່າຍດາຍສຳລັບພໍ່ແມ່ຂອງນາງເລີຍ They came here and they really struggled. You know, they really didn't.
ນາງ ຊິງ ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າມາທີ່ນີ້ ແລະເຂົາເຈົ້າໄດ້ດິ້ນລົນແທ້ໆ ຄວາມຈິງແລ້ວ ມາຈົນເຖິງເທົ້າປັດຈຸບັນນີ້ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີສິ່ງຂອງຫຍັງຫຼາຍ

ກ່າວວ່າ ພວກນັກຮຽນຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ພາກັນອ່ານຈາກຊັ້ນອະນຸບານຈົນຮອດຊັ້ນ ປ.5 ມັນຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍທີ່ຈະເປັນນາຍຄູທີ່ດີເລີດ ເທົ່າທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ສຳລັບພວກນັກຮຽນເຫຼົ່ານີ້ ທີ່ອ່ານຢູ່ ໃນລະດັບແຕກຕ່າງກັນ ຂ້າພະເຈົ້າສອນປີທຳອິດ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ຈະເຮັດຢ່າງໃດ ນັ້ນແມ່ນບ່ອນແອັບທີ່ຊື່ວ່າ Literator ສາມາດສະໜອງການໃຫ້ຄວາມສົນໃຈແກ່ບັນດານັກຮຽນແຕ່ລະຄົນໄດ້ The teacher will get prompts and guides to be able to ask questions.
ນາງ ຊຽວຮົວ Michelle Ching ກ່າວວ່າ ນາຍຄູຈະໄດ້ຮັບຄຳແນະນຳໃນທັນທີ ແລະສາມາດຖາມຄຳຖາມຕ່າງໆ ແລະຊຸກຍູ້ນັກຮຽນຄົນນັ້ນ ແລະຕັ້ງເປົ້າໝາຍໃນເວລານັ້ນ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຂຶ້ນຫ້ອງໄດ້ ແຕ່ນາງ ຊິງ ກ່ າວວ່າ ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະເລີ່ມບໍລິສັດ

ແລະສ່ວນໃຫຍ່ໄປເຂົ້າໂຮງຮຽນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Stanford ຫຼື Harvard ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ມີຫຍັງເລີຍຂອງສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ໄປໂຮງຮຽນທີ່ມີຊື່ສຽງ ແລະບໍ່ໄດ້ເກີດມາເປັນຜູ້ຊາຍຜິວຂາວ ເພາະສະນັ້ນ ມັນຈຶ່ງເ ຮັດໃຫ້ຫຍຸ້ງຍາກແທ້ໆສຳລັບຂ້າພະເຈົ້າ ທີ່ຈະພົວພັນຕິດຕໍ່ກັບປະເພດນັ້ນ ແຕ່ວ່າຜົນງານທີ່ໄດ້ຮັບຂອງນາງ ຊິງ ເປັນສິ່ງຈູງໃຈໃຫ້ແກ່ລາວ My kids last year improved the most out of the school in regards to literacy. ນາງ Jasmine Moses ນາຍຄູຊັ້ນ ປ.4 ກ່າວວ່າ ພວກລູກຂ້າພະເຈົ້າປີກາຍນີ້ຮຽນດີຂຶ້ນ ສ່ວນໃຫຍ່ຈາກໂຮງຮຽນກ່ຽວກັບການອ່ານ ແລະເລກ ນາງ ຊິງ ຍັງໄດ້ຮັບຄວາມກົດດັນຈາກ ການຕໍ່ສູ້ດີ້ນລົນຂອງພໍ່ແມ່ຂອງນາງ so hard for us all we want to do is make sure that they can like live easy ນາງຊິງກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າເຮັດວຽກໜັກຫຼາຍໃຫ້ແກ່ພວກຂ້າພະເຈົ້າ ສິ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງການຢາກເຮັດກໍຄື ໃຫ້ເປັນທີ່ແນ່ນອນວ່າເຂົາເຈົ້າສາມາດຢູ່ຢ່າງມີຄວາມສຸກໄດ້ ແລະ ການພິສູ ດທີ່ວ່າການເຮັດວຽກໜັກນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນທີ່ຄຸ້ມຄ່າ ເພື່ອໃຫ້ລູກເຕົ້າຂອງເຂົາເຈົ້າສາມາດບັນລຸຄວາມຝັນອາເມຣິກັນໄດ້ ກິ່ງສະຫວັນ ປະຖຳມະວົງ VOA